108 MHz Podcast ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ Catalyst Partners ແລະ 108.jobs
ສະບາຍດີອີກຄັ້ງໜຶ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ໃນວັນທີ 2 ເດືອນ 5 2020 ກະຖືວ່າມື້ນີ້ ມື້ນີ້ແມ່ນເປັນເອປີໂສດທີ 2 ແລ້ວເນາະ ທີ່ວ່າໄດ້ມາອັດນຳກັນ ກະທຳອິດກະຄິດວ່າຊິຂ້າມໄປມື້ໜ້າ ແຕ່ວ່າຄິດວ່າເຫັນບົດຄວາມໜຶ່ງໜ້າສົນໃຈຫຼ າຍ ທີ່ຫາກະຕີພິມວ່າງວັນທີ 1 ເດືອນ 5 ວ່າງກີ້ນີ້ເນາະ ມື້ວານນີ້ ແລ້ວເຮົາກະຊິກັບໄປສູ່ການເຮັດວຽກເຮັດງານອາທິດໜ້າ ຕາມແຈ້ງການຂອງທາງລັດຖະບານຫັ້ນ ກະເລີຍຄິດວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ເຮົາກະອາທິດ ໜ້ານີ້ ແມ່ນຊິໄດ້ກັບໄປແລ້ວເນາະ ກັບໄປສູ່ການປະຕິບັດວຽກງານຫັ້ນ ກໍເລີຍເປັນບົດຄວາມທີ່ໜ້າສົນໃຈວ່າ ອັນ ໃນເອປີໂສດທີ 8 ນີ້ ເຮົາຊິລົມກັນໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ເປັນເໝາະສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດ ເຮັດວຽກເຮັດ ງານ ອົງການຕ່າງໆ ຫຼືວ່າບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ນຳໃນອົງການ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ເປັນພະນັກງານ ກໍຄວນຟັງໄປນຳກັນ ຄິດວ່າມັນໜ້າສົນໃຈ ເຂົາເວົ້າເຖິງເລື່ອງຂອງ ອ່າ ເປັນ three phases for heading back to business ເນາະ ຫຼືວ່າການທີ່ວ່າແບ່ງຂັ້ນຕອ ນໃນການທີ່ວ່າເຮົາຊິກັບໄປສູ່ການປະຕິບັດວຽກງານເຮົາປົກກະຕິນີ້ນະ ມັນຊິໜ້າຈະແບ່ງໄດ້ເປັນ 3 ໄລຍະ ຕາມຫົວຂໍ້ນີ້ ແມ່ນບົດຄວາມມາຈາກ Forbes ເນາະ ອ່າ ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນຂຽນໂດຍທ່ານ Bruce ເທ Temkin ເນາະ ອ່າ ທ່ານ Bruce ນີ້ແມ່ນເປັນນັກ ຜູ້ທີ່ວ່າສຶກສາເລື່ອງ ເອີ ພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດມາໄດ້ຫຼາຍທົດສະວັດ ແລ້ວກະ ເພິ່ນກໍໄດ້ພະຍາຍາມສຶກສາ ແລະ ເຫັນວ່າມະນຸດເຮົານີ້ມີການ ເອີ ຕອບໂຕ້ຕໍ່ກັບສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງໄ ປໄດ້ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນປ່ຽນແປງໄປ ໃນນາມທີ່ວ່າເຮົາເປັນລູກຄ້າ ຫຼືວ່າເປັນພະນັກງານ ຫຼືວ່າເປັນຜູ້ນຳ ຖືວ່າມະນຸດເຮົານີ້ມັນມີການຕອບໂຕ້ ແລ້ວກະກັບຄືນໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ເນາະ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນສ ະພາບປົກກະຕິໄດ້ດີເລີຍ ບໍ່ວ່າມັນຊິເປັນດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍແລ້ວແຕ່ ແຕ່ບາດນີ້ ແມ້ກະທັ້ງຕອນທີ່ວ່າມີເຫດການປະເພດ ເອີ ພະຍາດ ຫຼືວ່າເປັນ ເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ເຮົາ ເຮົາເອງກະຊິກັບຄືນໄປໄດ້ຢ່າງວ່ອງ ໄວ ແລ້ວກໍປັບໂຕໄດ້ດີ ແລະ ເທື່ອນີ້ນີ້ກໍແມ່ນວ່າ ຄິດວ່າຫຼາຍຄົນກໍຊິຄິດວ່າມັນຊິກັບໄປໄດ້ຄືປົກກະຕິ ແຕ່ວ່າທີ່ຈິງແລ້ວຫັ້ນ ອັນ ຄືການທີ່ວ່າເຮົາ ອັນ ຊິກັບໄປສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິນີ້ນະ ມັນອາດຈະບໍ່ໄດ້ເປັນແ ບບເກົ່າຫັ້ນນະທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະວ່າພຶດຕິກຳຂອງການທີ່ວ່າເຮົາຊິກ້າວໄປສູ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເອີ້ນວ່າ new normal ຫຼືວ່າຄວາມປົກກະຕິແບບໃໝ່ນີ້ນະ ຄວາມເຄີຍຊິນແບບໃໝ່ນີ້ ມັນຍັງຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ຍັງບົ່ມເພາະກັນຢູ່ວ່າຊັ້ນ ຊະ ຄັນຊິໃຊ້ພາສາທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ ກະຄືມັນຍັງບໍ່ທັນນິ້ງ ບໍ່ທັນລົງໂຕເທື່ອ ກໍຄືຊິເຫັນວ່າທາງລັດຖະບານເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ບອກວ່າ ທຸກຢ່າງຮຽບຮ້ອຍແລ້ວນະ ເພິ່ນກໍບອກວ່າໃຫ້ກັບໄປ ແລ້ວກໍຕ້ອງມີການປ້ອງກັນເປັ ນຢ່າງດີ ຍ້ອນຈັ່ງຊັ້ນ ບົດຄວາມມື້ນີ້ນີ້ກໍເລີຍວ່າແຮງເປັນໜ້າສົນໃຈ ເປັນຕົ້ນວ່າຂໍ້ສັງເກດທີ່ວ່າ ອັນ ທ່ານຜູ້ຂຽນ ທີ່ວ່າທ່ານ Bruce ໄດ້ເວົ້າໄວ້ນີ້ເນາະ ກໍຄືວ່າ ອາ ພຶດຕິກຳບາງຢ່າງນີ້ນະ ມັນຄືຊິຮັກສາ ແຮງ ແມ່ນຊິເອີ້ ນວ່າ ພາສາຟີຊິກເອີ້ນວ່າແຮງອຶ້ງຕຶ້ງບໍ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ຄຳນີ້ດົນລະ ແຮງທີ່ວ່າມັນ ມັນຍູ້ດັນໄລຍະທີ່ວ່າເຮົາຖືກລັອກໂຕຢູ່ນີ້ນະ ແລ້ວມັນ ແລ້ວມັນຍັງຊິຮັກສາຄວາມເປັນ ອາ ຮັກສາພຶດຕິກຳແບບນີ້ນີ້ນະ ຕໍ່ໄປອີກເ ນາະ ເປັນຕົ້ນວ່າ ເພິ່ນວ່າ ປະເພດທີ່ເປັນ Group Video ນີ້ນະ ຄືຊິກາຍເປັນອີ່ຫຍັງທີ່ຫຼາຍໆຄົນອາດຈະຢາກຮັກສາໄວ້ໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ ເພາະວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ມັນຄົງຢູ່ນີ້ ສ່ວນຫຼາຍມັນຄົງຢູ່ດ້ວຍເຫດຜົນທາງເສດຖະກິດ ເພາະວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າທີ່ຈະຍັງປະຕິບັດແບບນີ້ຕໍ່ໄປ ເພາະສະນັ້ນ Group Video ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ Group Video ເພາະວ່າເວົ້າລວມໆ ບາງຄົນກໍອາດຈະໃຊ້ Group Video ສຳລັບ ອາ ກອງປະຊຸມ ສຳລັບພົບປະຄອບຄົວເນາະ ແລ້ວກະແມ້ກະທັ້ງກາ ນຮ່ຳການຮຽນ ການຝຶກອົບຮົມ ກໍອາດຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປກ່ອນ ແລ້ວກະການຈັດສົ່ງສິນຄ້ານີ້ກະກາຍເປັນ ຄືເຮົາເຫັນນຳກັນ ການຈັດສົ່ງອາຫານ ຜ່ານມາໄລຍະທີ່ວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດອອກຈາກເຮືອນນີ້ ຖືວ່າກາ ຍເປັນຮູບແບບໃໝ່ໃນການທີ່ວ່າຈັດສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ກໍເລີຍວ່າຫຼັງຈາກນີ້ນີ້ ການ ຮູບແບບຂອງການໃຫ້ບໍລິການ ຫຼືວ່າການຊື້ການຈັດສົ່ງນີ້ກໍອາດຈະກາຍເປັນໃນແບບ ປະສົມປະສານ ບໍ່ວ່າຊິເປັນກາ ນຈັດສົ່ງເຖິງທີ່ ຫຼືວ່າມີການນັດໝາຍສະຖານທີ່ໃຫ້ໄປຮັບ ອັນຕໍ່ມາກໍແມ່ນເລື່ອງຂອງການບໍລິໂພກສື່ອອນລາຍເນາະ ຖືວ່ານັບຈາກນີ້ໄປນີ້ ຄົນກໍຄືຊິຕິດຢູ່ນຳສື່ອອນລາຍແຮງຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າປະລິມານອາດຈະ ຄ່ອຍຫຼຸດໄປເນາະ ຖ້າວ່າເຮົາກັບໄປສູ່ວຽກສູ່ງານ ເຮົາກໍອາດຈະມີການຈັດສັນເວລາໄດ້ດີຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າແນ່ນອນວ່າ ຖ້າຫາກວ່າ ອັນ ເຮົາບໍ່ມີ ສະພາບອັນອື່ນ ຫຼືວ່າມີສິ່ງອື່ນມາ ອາ ຊ່ວຍເຮົາປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂ ອງການບໍລິໂພກສື່ໄປຈາກນີ້ນີ້ ກໍຄິດວ່າເຮົາຄືຊິຢູ່ນຳສື່ອອນລາຍໄປອີກໄລຍະໜຶ່ງ ຫຼືວ່າຈົນວ່າຕິດໂຕໄປເລີຍພຸ້ນແຫຼະເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ອີກອັນໜຶ່ງ ຫົວຂໍ້ໜຶ່ງແມ່ນເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກຈາກເຮືອນນີ້ work from home ນີ້ ອັນນີ້ເປັນຫົວຂໍ້ທີ່ໃນບົດຄວາມອື່ນໆກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື່ອງ work from home ນີ້ ຫຼາຍໆບໍລິສັດຢູ່ໃນລະດັບໂລກນີ້ ທີ່ຈິງເລີ່ມຄິດເຖິງວ່າ ມັນກໍຄືມີປະໂຫຍດຢູ່ຫັ້ນນະ ແນ່ນອນມັນມີບັນຫາເນາະ ບາງ ບາງສ່ວນນີ້ແມ່ນ work from home ນີ້ ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ຊຶ່ງສ່ວນນັ້ນກໍຖືວ່າຕ້ອງໄດ້ ອາ ປັບປຸງກັນໄປ ແຕ່ວ່າມັນມີບາງໜ້າວຽກ ບາງກິດຈະກຳນີ້ ຖືວ່າໄລຍະທີ່ work from home ນີ້ກະໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຽກບາງວຽກມັນກໍພໍໃຊ້ ອາ ເຕັກໂນໂລຊີແກ້ໄຂໄປ ໄດ້ ເປັນຕົ້ນວ່າຢູ່ບາງບົດຄວາມອື່ນກໍໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າ ບໍລິສັດ Google ນີ້ ເພິ່ນຕັ້ງໃຈ ໃຫ້ການເຮັດວຽກຈາກເຮືອນນີ້ນະ ເພາະວ່າເພິ່ນເລີ່ມໄວຢູ່ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ເດືອນ 3 ໃຫ້ເຮັດວຽກຈາກເຮືອນ ແລ້ວດຽວນີ້ຊິໃຫ້ຖ້າ ໄປຮອດເດືອນ 6 ພຸ້ນເດ້ ເພິ່ນຈັ່ງຄ່ອຍຊິຄ່ອຍໆທະຍອຍກັບໄປ ເພາະວ່າເພິ່ນວ່າຖືໂອກາດໃຫ້ ໃຫ້ ອາ ຄ້າຍໆກັບວ່າທົບທວນກັນໃໝ່ວ່າ ການເຮັດວຽກນີ້ນະ ນອກຈາກການນັ່ງເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການແລ້ວ ການ ເຮັດວຽກຢູ່ເຮືອນນີ້ມັນຊິໄດ້ຜົນຄືຈັ່ງໃດ ອັນນີ້ກະເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າກຳລັງ ອາ ຄັນຊິວ່າແມ່ນທົດລອງເນາະ experiment ແລ້ວກໍແມ້ກະທັ້ງເລື່ອງຂອງການ ອາ ປິ່ນປົວ ອັນນີ້ເຮົາເລີ່ມເຫັນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປະເທດໃ ນອາຊຽນເຮົາຫຼາຍໆປະເທດນີ້ກໍໄດ້ລອງຄືກັນໄດ໋ອັນນີ້ ເລື່ອງວ່າອັນ ການທີ່ປິ່ນປົວໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໄປໂຮງໝໍ ອາດຈະໃຊ້ເປັນ tele telemedicine telehealthcare ຫຼືວ່າໝາຍຄວາມວ່າໄລຍະໄກເນາະ ເປັນການທີ່ວ່າກວດສຸຂະພາບ ອັນ ສົ່ງ ຂໍ້ມູນ ຫຼືວ່າທ່ານໝໍອາດຈະໂທລະສັບ ເປັນ ບໍ່ແມ່ນໂທລະສັບແຫຼະ ເປັນການ ໂທວິດີໂອເນາະ ເປັນວິດີໂອຄໍເຂົ້າມາ ແລ້ວເຮັດໃຫ້ ເອົາຂໍ້ມູນ ແລ້ວໝໍກັບວິນິດໄສ ແລ້ວກໍສາມາດສັ່ງຢາ ອັນນັ້ນກໍແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ ອ າ ທ່ານຜູ້ເພິ່ນສັງເກດການທາງພຶດຕິກຳຂອງມະນຸດມາຫຼາຍທົດສະວັດ ທ່ານບຣູສ ເທມກິນ ນີ້ ເພິ່ນຄິດວ່າຄືຊິຍັງຄົງເປັນໄປ ແລ້ວບັດນີ້ຢູ່ບ້ານເຮົານີ້ ເຮົາກໍລອງເບິ່ງວ່າ ບາງສິ່ງບາງຢ່າງກໍອາດຈະບໍ່ຄືຂອງ ຕ່າງປະເທດນີ້ໝົດ ເພາະວ່າລະດັບການພັດທະນາທາງໂຄງຮ່າງ ອາ ການບໍລິການເນາະ ການໃຫ້ບໍລິການນີ້ອາດຈະບໍ່ທໍ່ກັນ ແຕ່ຫຼາຍຫຼືໜ້ອຍກໍອາດຈະເປັນແວ່ນແຍງໄດ້ລະດັບໜຶ່ງທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງ ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ທີສອງຂອງບົດຄວາມນີ້ເລີຍແຫຼະ ກໍເລີຍວ່າ ແນ່ນອນ ໃນເມື່ອວ່າທຸກຄົນນີ້ຕ້ອງພະຍາຍາມຢາກກັບໄປສູ່ການເຮັດວຽກປົກກະຕິຫັ້ນ ເພິ່ນວ່າແບ່ງ ເຮົາຄວນແບ່ງອອກເປັນສາມໄລຍະ ເວລາທີ່ຊິກັ ບໄປ ແມ່ນຢູ່ ທຸກຄົນຊິຟ້າວຊິຟັ່ງ ແລະ ຢາກກັບໄປ ຫາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ຢ່າສູ່ລືມວ່າ ຄວາມເປັນປົກກະຕິນີ້ຄືຊິຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້ເຮົາເຫັນ ເຖິງແມ້ປົກກະຕິກໍຊິບໍ່ປົກກະຕິແບບທີ່ເຮົາເຄີຍມີກ່ອນໂຄວິດ ຄັນເຮົ າເບິ່ງຈາກແຈ້ງການຂອງລັດຖະບານກໍຮູ້ວ່າ ເພິ່ນກໍບອກວ່າໃຫ້ວາງມາດຕະການຫຼາຍຢ່າງຢູ່ເດີ້ ກໍເລີຍວ່າຈະຂໍແບ່ງເປັນສາມໄລຍະ ເວລາເຮົາກັບໄປເຮັດວຽກນີ້ນະ ອັນທີໜຶ່ງແມ່ນໄລຍະທີໜຶ່ງ ແມ່ນເປັ ນເຟສຂອງ ເອີ ເອີ້ນວ່າເປັນແບບ ຄົ້ນຫາແຫຼະເນາະ ຄົ້ນຫາວ່າ ຫຼືວ່າພະຍາຍາມໃຫ້ຮູ້ວ່າປັດຈຸບັນນີ້ນະ ແມ່ນຄວາມສົນລະວົນທີ່ເຮົາມີນີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງໃດແທ້ ວ່າມັນ ສິ່ງທີ່ເຮົາຊິກັບໄປພົບໄປພໍ້ນີ້ນະ ມື້ວັນຈັນ ວັນຄານເຮົາກັບໄປນີ້ ເຮົາຊິເຮັດສິ່ງທີ່ວ່າ ອາ ເຮົາອາດຈະບໍ່ເຄີຍໄດ້ເຮັດຜ່ານມາ ຄວາມໝາຍຄື ມັນຈະບໍ່ຄືເກົ່າ ກ່ອນເຮົາຊິພັກ ກ່ອນໂຄວິດຫັ້ນ ແລະ ບາດນີ້ມັນກໍເລີຍຊິເປັນໄລຍະທີ່ ຄັນຊິວ່າແມ່ນຊິມີຄວາມ ສັບສົນວຸ້ນວາຍໃນແຕ່ລະຫ້ອງການໄລຍະໜຶ່ງແນ່ນອນ ເປັນຕົ້ນວ່າຢູ່ບໍລິສັດພວກເຮົານີ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມລົມກັນລະ ເລື່ອງຊິແຍກບ່ອນນັ່ງຫ່າງໄກກັນຈັ່ງໃດເນາະ ເລື່ອງຂອງການທີ່ວ່າກິນເຂົ້າລວມ ທີ່ວ່າເຄີ ຍຊຸມກັນນີ້ກໍຊິ ຊິບໍ່ໄດ້ຊຸມກັນຄືເກົ່າໄດ໋ ຊຸມ ຢ່າງໜ້ອຍນະ ໄລຍະເບື້ອງຕົ້ນນີ້ ກ່ອນທີ່ສະຖານະການມັນຊິດີຂຶ້ນ ເພາະສະນັ້ນ ເອີ ແມ້ກະທັ້ງຄັນແຍກບ່ອນນັ່ງໄກຂຶ້ນ ການທີ່ວ່າເຮົາ ອາ ໂມເດວໃນການບໍລິການ ຫຼືວ່ າໂມເດວໃນການບໍລິຫານປະເພດ ອາ ການແບ່ງວຽກແບ່ງງານກັນນີ້ນະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນກັນຄືນວ່າ ເຮົາ ເຮົາສາມາດ ອາ ເຮັດຕາມເກົ່າປົກກະຕິເລີຍບໍ່ ຫຼືວ່າບາງອັນນີ້ຕ້ອງໄດ້ປັບໃນຮູບແບບໃໝ່ ເນາະ ອັນນີ້ແມ່ນຈັ່ງໃດກໍແມ່ນຕ້ອງເອົາຄວາມປອດໄພດ້ານສາທາລະນະສຸກມາອັນດັບໜຶ່ງຢູ່ແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນຖືວ່າເຮົາຕ້ອງກັບໄປເພື່ອໄປ ໄປ ອາ ຄົ້ນຫາລະ ຖືວ່າກັບໄປຄົ້ນຫາໃໝ່ວ່າອັນສິ່ງທີ່ເຮົາເຮັດ ນີ້ມັນຄວນຈະເປັນຈັ່ງໃດ ມາເຟສທີ 2 ບາດນີ້ແມ່ນ reorient ຄັນຕັ້ງທ່າແຫຼະ ຄັນຊິເວົ້າແມ່ນຕັ້ງທ່າໃໝ່ ຫຼັງຈາກທີ່ວ່າເຮົາ ເຮົາຄົ້ນຫາ ເຮົາເບິ່ງສະພາບແລ້ວ ເຮົາ ເຮົາເບິ່ງວ່າອັນໃດຄວນປັບຈັ່ງໃດແລ້ວ ໃນເຟສທີ 2 ຫຼືວ່າໄລຍະທີ 2 ນີ້ແມ່ນ ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງວ່າ ຜູ້ເປັນລູກຄ້າເດ້ ຜູ້ເປັນພະນັກງານເຮົາ ເຮົາເລີ່ມຕັ້ງ ຕັ້ງໂຕຕັ້ງທ່າໄດ້ຢູ່ລະບໍກັບ ອ່າ ສິ່ງໃໝ່ໆທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າພຶດຕິກຳໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນກໍຊິປ່ຽນໄປ ຊຶ່ງອັ ນນີ້ນີ້ ເຮົາຍົກຕົວຢ່າງອັນໜຶ່ງເນາະ ຢູ່ຍີ່ປຸ່ນນີ້ນະ ກະເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ນຳໃຊ້ກາຈ້ຳນີ້ເປັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກາຈ້ຳສ່ວນບຸກຄົນເປັນເລື່ອງສຳຄັນ ຂະໜາດຍີ່ປຸ່ນນີ້ກໍໄດ້ເລີ່ມມາທົບທວນ ອ່າ ວັດທະນະທຳໃນ ການນຳໃຊ້ກາຈ້ຳ ເນື່ອງຈາກວ່າມັນໄດ້ກະທົບຕໍ່ການເຮັດທຸລະກຳຫຼາຍໆຢ່າງເນາະ ໂດຍທີ່ເພິ່ນອາດຈະຫັນໄປສູ່ດິຈິທັອລຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ແລະ ໃນ ເອີ ເຟສນີ້ຫຼືໄລຍະນີ້ນີ້ນະ ເຮົາໃນຖານະທີ່ເປັນອົງກອ ນນີ້ ຕ້ອງໄດ້ປັບໂຕເອງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອວ່າເຮັດໃຫ້ມັນຮູ້ວ່າ ເຮົາຊິຕັ້ງໂຕເອງ ຕັ້ງທ່າຈັ່ງໃດ ເພື່ອໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຂ້າງໜ້າ ລະເປັນຊອກຫາຈຸດຢືນທີ່ວ່າທຸກຄົນພໍຮັບໄດ້ ບໍ່ວ່າຊິເປັນພະນັກງານ ເປັນລູກຄ້າ ເປັນ ເອີ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເນາະ ລະກະສາຍບັງຄັບບັນຊາ ຜູ້ສະໜອງ ທັງໝົດຫັ້ນ ມັນຊິຕັ້ງທ່ານຳກັນໄດ້ຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່າທຸກຄົນຢູ່ກັນໄດ້ເນາະ ເຟສທີ 2 ບັດເຟສທີ 3 ນີ້ແຫຼະ ເຮົາຊິກາຍເປັນວ່າ ເຂົາໃຊ້ຄຳວ່າ normalize ຫຼືວ່າກ້ າວເຂົ້າສູ່ຄວາມເປັນປົກກະຕິນີ້ນະ ຊຶ່ງເຮົາຢ້ຳກັນຫຼາຍເທື່ອແລ້ວວ່າ ຊຶ່ງຄວາມເປັນປົກກະຕິທີ່ວ່ານີ້ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນປົກກະຕິຄືກ່ອນທີ່ຊິມີພະຍາດໂຄວິດລະ ແຕ່ວ່າເຮົາກະຕ້ອງ ຫຼັງຈາກເຮົາຄົ້ນຫາ ເຮົາຕັ້ງ ທ່າ ຕັ້ງທ່າກັນຢູ່ແລ້ວ ເຮົາກະຕ້ອງສ້າງກົດກະຕິກາໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມັນສອດຄ່ອງກັບ ອ່າ ສິ່ງທີ່ມັນປ່ຽນໄປ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາກໍອາດຈະມີຮູບແບບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ແຕກຕ່າງໄປ ເຮົາ ເຮົາອາດຈະຕ້ອ ງສັງເກດນຳກັນວ່າ ເປັນຕົ້ນວ່າການໄປຮ້ານອາຫານຂອງຄົນເຮົານີ້ ຊິປ່ຽນໄປຄືຈັ່ງໃດບໍ່ ລະກະການໃຫ້ບໍລິການພາຍໃນຮ້ານຫັ້ນນະ ເຮັດຄືເກົ່າເລີຍນີ້ ຜູ້ທີ່ໄປໃຊ້ບໍລິການນີ້ຍັງຊິອຸ່ນໃຈຢູ່ບໍ່ເນາະ ລະມັນກ ະມີໂອກາດໄປພ້ອມໆກັນຢູ່ ເພາະວ່າມັນເກີດ ຄັນພາສາການຕະຫຼາດກໍເອີ້ນ segment ເນາະ ເປັນກຸ່ມລູກຄ້າ ຫຼືວ່າຮູບແບບ ຂອງຄວາມໃສ່ໃຈທີ່ແບບໃໝ່ຫັ້ນນະ ກະເຮັດໃຫ້ເຮົາ ອັນ ຕ້ອງຄິດເຖິງການໃຫ້ບໍລິການແບ ບໃໝ່ ລະອາດຈະເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາໄດ້ ອ່າ ກຸ່ມລູກຄ້າໃໝ່ໆເກີດຂຶ້ນ ເຈົ້າ ທ່ານຜູ້ຊົມ ເອີ ໂທດ ທ່ານຜູ້ຟັງເນາະ ບໍ່ແມ່ນທ່ານຜູ້ຊົມ ເຮົາ ມັນລາຍການເຮົາເປັນພອດແຄສ ບໍ່ແມ່ນໂທລະທັດ ລືມໄປ ເພາະສະນັ້ນ ອ່າ ກະຊິເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ກໍຂໍ ອ່າ ແບ່ງປັນນຳກັນວ່າ ເຮົາຄວນມີສະຕິ ລະກະຄ່ອຍໆໄຈ້ແຍກກັນໄປວ່າ ເຮົາກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະໃດ ຂອງແຕ່ລະ ອ່າ ເຟສໃນ 3 ອັນນີ້ ລະເຮົາເບິ່ງວ່າ ເຮົາຊິປັບໂຕເປັນຈັ່ງໃດ ເພື່ອໃຫ້ ການຫັນໄປສູ່ຮູບແບບ new normal ຫຼືວ່າ ອ່າ ຄວາມປົກກະຕິໃນຮູບແບບໃໝ່ນີ້ເປັນໄປຢ່າງຮຽບຮ້ອຍ ລະກະເປັນປະໂຫຍດ ລະກະເຮັດໃຫ້ເຮົາຕັ້ງທ່າ ລະກະແລ່ນໄປຂ້າງໜ້າໄດ້ ລະກະຟື້ນຟູທຸລະກິດ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດ ໄປພ້ອມໆກັນ ເຈົ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ກະຄືຈະພໍເທົ່ານີ້ເນາະ ຄັນມີຄຳເຫັນຈັ່ງໃດກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຕ່າງໆທີ່ເຮົານຳສະເໜີນີ້ ກໍສາມາດສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຂົ້າມາຫາສ່ວນຕົວຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼືວ່າທາງເພຈ 108 ເມກາເຮີດໄດ້ຄື ເກົ່າ ສຳລັບມື້ນີ້ຕ້ອງຂໍຂອບໃຈອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ແລ້ວພົບກັນໃໝ່ໃນເອພິໂສດໜ້າ ສະບາຍດີ